ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍຂໍນຳເອົາສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈຕ່າງໆ ມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ວັນຊາດສອງ ທັນວາມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບທ່ານ ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາລີຍາຟື້ນຄືນ ມົ້ມຈາກເສດຖະກິດຄຸມພື້ນແລ້ວຫຼືບໍ່ ແລະ ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັ ບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ 5 ທັນວາ 2020 ການຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນລັດວິກຕໍເຣຍຖືກຜ່ອນຜັນລົງ ບາເຣນເປັນປະເທດທີສອງໃນໂລກນີ້ ທີ່ຮັບຮູ້ນຳເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ມາໃຊ້ ທີມຄ ຣິກເກັດອິນເດຍ ພັງທີມຊາດ Australia ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນຕີຄຣິກເກັດສາກົນທີ 20 ແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ການທີ່ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ກ່ອນນີ້ຖືກຜ່ອນຜັນມາຂັ້ນໜຶ່ງແລ້ວ ບັດນີ້ ຄືແຕ່ວັນ ອາທິດທີ 6 ທັນວາ ຄືມື້ອື່ນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ກໍຈະຖືກຜ່ອນຜັນຕື່ມອີກ ແບຣດ ຊັດເຕີນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ການສືບສວນ ໂດຍສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນວິກຕໍເຣຍວ່າ ມັນປອດໄພສ ຳລັບທີ່ລັດວິກຕໍເຣຍຈະເຄື່ອນທີ່ໄປສູ່ລະດັບທີ່ຮຽກວ່າ Covid Normal ປົກກະຕິພາຍໃຕ້ໂຄວິດ-19 Martin Foley ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍຢັ້ງຢືນວ່າ ອັຍການສຸກເສີນ ຄື State of Emergency ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍທີ່ຈະຈົບສິ້ນລົງໄປໃນ ມື້ອື່ນນີ້ທີ 6 ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຈົບສິ້ນ ເພາະມັນຈະຖືກຕໍ່ຍາວອອກອີກ ເພື່ອປ່ອຍໃຫ້ມີການບັນຍັດໂຄງການ Hotel Quarantine Program ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນມື້ຮືນີ້ ວັນຈັນທີ 7 ໃນວັນຈັນທີ 7 ຈະມາເຖິງນີ້ ຖ້ຽວບິນຈາກຕ່າງປະເທດ 5 ຖ້ຽວ ຈະມ າລົງຢູ່ແມລເບີນ

ທີ່ຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວ ກ່ຽວກັບໜ້າກາກອະນາໄມກັນໂຄວິດ-19 ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາມີຢູ່ວ່າ ໂຈ ບິເດນ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນໃນສະຫະລັດຈົ່ງໃສ່ໜ້າ ກາກອະນາໄມ ເພື່ອຢຸດຢັ້ງການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 100 ມື້ຕົ້ນຂອງການທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລ ກນີ້ ເຖິງ 14 ລ້ານປາຍຄົນ

And I think we'll see a significant reduction if we occur ການຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຈະມີຜົນສະທ້ອນຢ່າງແຮງຕໍ່ໂຄວິດ-19 ການສືບສວນເບິ່ງບໍ່ເກີດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ເກີດມາຈາກຄົນອະນາໄມໂຮງແຮມໃນຊິດນີ ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ຄວາຣັນ ທີນກັນໂຄວິດ-19 ຍັງມີຢູ່ຢູ່ຕໍ່ໄປ ຄົນອະນາໄມນັ້ນຕິດແປດເອົາໂຄວິດ-19 ເມື່ອເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນໂຮງແຮມນັ້ນ ແລະ ຄະນະຄົນຈາກສາຍການບິນຕ່າງປະເທດກໍຖືກສືບສວນເບິ່ງກ່ຽວກັບບໍ່ເກີດຂອງໂຄວິ ດ-19 ນັ້ນ ຄົນ 5 ຄົນຂອງຄົວເຮືອນຂອງຄົນອະນາໄມນັ້ນຖືກກວດເບິ່ງແລ້ວ ໂດຍບໍ່ເຫັນວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ກ່ຽວ ກໍຖືກກວດເຫັນວ່າບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍ ແລະ ກໍມີການຕິດຕາມກວດເ ບິ່ງຄົນມາກມາຍທີ່ໃຊ້ຍານພາຫະນະສາທາລະນະຊົນກັບຄົນອະນາໄມນັ້ນ ໃນມື້ນີ້ ທີ 5 ທັນວາ ລັດຊາວອົດສະຕຣາລີຜ່ອນຜັນການຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມແລ້ວ ສຳລັບສະຖານທີ່ hospitality ການຮັບແຂກຮັບຄົນຕ່ າງໆ ບ່ອນຕ່າງໆສາມາດຮັບຄົນໄດ້ 1 ຄົນຕໍ່ 2 ຕາຕະລາງແມັດ ແທນທີ່ຈະແມ່ນສຳລັບ 4 ຕາຕະລາງແມັດ ການປ່ຽນແປງນັ້ນສັກສິດຂຶ້ນແລ້ວ ໃນມື້ນີ້ເອງ ທີ 5 ທັນວາ ແຕ່ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ South Australia ແນະ ນຳໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຈົນກວ່າ

ພະຣາຊະອານາຈັກບາເຣນເປັນປະເທດທີ 2 ໃນໂລກນີ້ ທີ່ອະນຸຍາດສຸກເສີນໃຫ້ໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ວານນີ້ ມີຂຶ້ນຍ້ອນທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມສາທາລະນະສຸກໃນບາເຣນຮັບຮູ້ໃຫ້ໃຊ້ຢາວັກຊີນນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການສຶກສາກວດເບິ່ງຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ລື້ມເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈແລ້ວ ແຕ່ບາເຣນບໍ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຊື້ຢາກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນຫຼາຍປານໃດ ຕະຫຼອດເຖິງ ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສີດຢາ ວັກຊີນນັ້ນຂຶ້ນໃນເມື່ອໃດກັນແທ້ ອົບພະຍົບໂຣຮິນຈາເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1,600 ຄົນ ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຈາກບ່ອນຕ່ຳໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ທີ່ຈະບັນຈຸຄົນໄດ້ເຖິງ 100,000 ຄົນ ລັດຖະບານບັງກລາເທດຢາກຍົກຍ້າຍພວກດັ່ງກ່າວ ຈາກບ່ອ ນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເວລານີ້ທີ່ຄັບແຄບ ໄປໄວ້ທີ່ເກາະ Bhashan Char ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ມັກມີນ້ຳຖ້ວມ ທັງກໍເປັນທີ່ມາທີ່ໄປຜ່າຜ່ານຂອງພາຍຸໄຊໂຄລນດ້ວຍ ມີອົບພະຍົບໂຣຮິງກາເກືອບ 1 ລ້ານຄົນ ທີ່ແຕກໜີອອກຈາກປະ ເທດພະມ້າໄປຢູ່ໃນປະເທດບັງກລາເທດໃນຄາວ 3 ປີກ່ອນນີ້ ກິລາຕີ Cricket ທີ 20 ທີມຊາດຂອງປະເທດອິນເດຍ ຊະນະປະເທດອົດສະຕາເລຍ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຕີຄຣິກເກັດ T20 ໂດຍໄດ້ 11 ຣັນສ໌ ໄຊຊະນະນັ້ນມີການສັບ ສົນກັນ Justin Langer ອາຈານໃຫຍ່ຂອງທີມຊາດຂອງປະເທດອົດສະຕາເລຍ ປະທະກັນກັບ David Boon ກຳມະການ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວການເອົາຄົນມາແທນຄົນທີ່ບາດເຈັບໃນການຕີຄຣິກເກັດ ຄືພາຍຫຼັງທີ່ Jadeja ຖືກລູກຄຣິກເກັດ ບິນຕຳເອົາໝວກກັນນັອກແລ້ວ ຖືກທົດແທນໂດຍ Yuzvendra Chahal ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕາເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 74 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.61 ຢູໂຣ 4.85 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,164.77 ດົງຫວຽດນາມ 2,998.08 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.42 ບາດໄທ 6,882.98 ກີບລ າວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມລເບີນອາດຈະຕົກຝົນຊາເວີ 13 20 ແຄນເບີຣາ ແລະ ຊິດນີຈະແດດ 12 20 23 31 ຕາມລະດັບ ບຣິສເບນ ແລະ ເພີດຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 23 33 12 27 ຕາມລະດັບ ດາວິນຈະຕົກຝົນຊາເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ ອາດພາຍຸ 27 33 ອາດິເລດຈະຕົກຝົນຊາເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 13 20 ໂຮບາດຈະຕົກຝົນຊາເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ ລົມ